ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນໃນວົງສັງຄົມພາສາລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົງຈົດຈຳໄດ້ທີ່ວ່າໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ອຸດສາຫະກຳການສ້າງລົດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຍຸບ ແລ ະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ດັ່ງອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບຍຸບ ແມ່ນວ່າສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍຕໍ່ວົງສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບັດນີ້ລັດ Western Australia ຕົກຢູ່ໃນວິກິດອັນໜຶ່ງກໍວ່າໄດ້ ຄືວ່າໃນລັດ Western Australia ຂອ ງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນ coal ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຈະຕົກວຽກຕົກການຢູ່ ຍ້ອນເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ຄື renewable technology ກຳລັງຖ້ວມຕະຫຼາດຊັບພະຍາກອນພະລັງໃນລັ ດ Western Australia ຢູ່ ໃນເວລານີ້ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຕ່າງໆນັ້ນ ກຳລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະກາດອອກມານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ຊຸມຊົນໃນຂົງເຂດຈະມີອະນາຄົດໄດ້ ໃນເມືອງ Collie ໃນລັດ Western Australia ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນ coal ເປັນສິ່ງທີ່ໃຫ້ວຽກໃຫ້ການ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແກ່ຄົນງານທ້ອງຖິ່ນມາແລ້ວຫຼາຍຊົ່ວຄົນ ໃນທຸກໆ ເຊົ້າ ຄົນປະມານ 1,250 ຄົນທົ່ວ Western Australia ຂັບຂີ່ລົດໄປຕາມເສັ້ນທາງ Coalfields Highway ເພື່ອໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ coal ໃນເມືອງ Collie ແລະ ຢູ່ທີ່ເໝືອງຖ່ານຫີນ coal ແຕ່ສະຖານະພາບນັ້ນປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ ໃນເດື ອນ 8 ສາກົນປີນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະກາດວ່າ ຈາກແຕ່ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ວຽກເຖິງ 80 ວຽກອາດຖືກລົບລ້າງໃນໄລຍະ 2 ປີ ທ່ານ Rod Rowe ອາຍຸ 50 ປີ ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ Muja ມາແລ້ວ 9 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຖືກຍົກ ຍ້າຍມາຈາກໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ coal ໃນເມືອງ Collie

You know, I'm 50 years old, I've still got a ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດ ຫຼືວ່າທ່ານຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດອີກ ການເອົາຄົນອອກວຽກອອກການນັ້ນ ແມ່ນຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຊ້ໄຟຟ້າແສງແດດໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ອັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ມາຈ າກໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ coal ມີຫຼຸດລົງ ບໍລິສັດ Synergy ເປັນຜູ້ດຳເນີນໂຮງໄຟຟ້າ Muja Power Station ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດ Synergy ທີ່ເປັນຂອງລັດຖະບານລັດ Western Australia ທີ່ລັດຖະບານ Western Australia ເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າດ້ວຍ ເວົ້າວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກຳລັງປະ ສານກັນກັບລູກຈ້າງ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າການຕັດວຽກນັ້ນຄວນເຮັດແນວໃດ ແລະ ໃຜແດ່ຈະຖືກແຕະຕ້ອງ ມັນເປັນລະບົບການອັນເຈັບແສບສຳລັບທ່ານ Rod Rowe ທ່ານເວົ້າວ່າ This is what people don't see. They don't see what happens behind the scenes where, you know, you know, a bloke might get a little bit archy at work or whatever, but you, you understand, you don't take it to heart. You understand that that's, because everyone's different. I mean, I'm, I've been all right, you know, I, I can survive and I'll move on. but there's those that have just started the young families and not quite set up in life yet so it's um yeah it's it's it's pretty hard on a lot of blokes you've got generations of, of families that have that have worked there you know three and four generations

ເປັນວົງຈອນຄວາມໂສກເສົ້າ ບາງຄົນບໍ່ຮັບຮູ້ເອົາເທື່ອ ບາງຄົນໃຈຮ້າຍ ບາງຄົນກັງວົນໃຈ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຄົນມີພຽງແຕ່ຫ່ວງໃຍກັບອາຊີບ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າມອງເຫັນແນວອື່ນສຳລັບອະນາຄົດຂ ອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອນັ້ນ ນັ້ນຈະເລີ່ມຖອນຄວາມຫ່ວງໃຍນັ້ນອອກ ແລະມັນກໍບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນຈັກໜ້ອຍແດ່ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດເວລາເປັນແນວໃດ ການປ່ຽນແປງນັ້ນ ຈະເປັນແນວໃດ ແລະມັນຈະແປວ່າຫ ຍັງສຳລັບສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂຮງໄຟຟ້າຕ່າງໆຈະຖືກແຕະຕ້ອງ ການມີຄວາມຕ້ອງການຖ່ານຫີນໂຄລໜ້ອຍລົງ ພາໃຫ້ມີຄວາມລະແວງສົງໄສກ່ຽວກັບໄລຍະຍາວຂອງເໝືອງຖ່ານຫີ ນສອງແຫ່ງຂອງເມືອງໂຄລີ ຄິມ ພຣາສ ອາຍຸ 40 ປີ ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນທີ່ເມືອງໂຄລີຈາກແຕ່ອາຍຸ 6 ປີ ຜູ້ກ່ຽວຂັບລົດບັນທຸກແລະລົດກວາດໜ້າດິນ ຢູ່ທີ່ເໝືອງ Premier Coal ທ່ານເວົ້າວ່າ Funny enough, yeah, we do talk quite a bit about it. I'm a lot of my friend. I actually work with quite a lot of friends. We work in the mines and um, it is something on the back of our minds quite a lot. Um, whether you know trying to plan ahead whether we want to invest further or move on or look for other work that's the hard bit so

ຍັງຢູ່ກິນຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ຢູ່ ທ່ານເປັນໂລກປອດ emphysema ມັນເປັນດັ່ງຕ້ອງຢູ່ນີ້ ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າທ່ານຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ ທີນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາແດ່ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ກ່ຽວຫາກຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປ ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເປັນຄວາມຫ່ ວງໃຍແດ່ ແມ່ນລາຄາບ້ານຊ່ອງຫຼົ່ນຕົກລົງ

ຢາກເຫັນເມືອງໂຄລີຖືກຄ້ຳຈູນໂດຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າມັນຈະມີອະນາຄົດ ໂດຍມີຫຼືບໍ່ມີຖ່ານຫີນກໍຕາມແຕ່ ບາງຜູ້ບາງຄົນຂອງເມືອງໂຄລີຕິຕຽນສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າບໍ່ມີນະ ໂຍບາຍຈາກລັດຖະບານ Scott Morrison ກ່ຽວກັບການສັບປ່ຽນຊັບພະຍາກອນພະລັງ ແລະກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ອາແລນ ຈອນເຊ ເລີ່ມມີວຽກເຮັດການຢູ່ໃນໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ

ເປັນຕົ້ນໄປ ໜ່ວຍຊ່ຽວຊານຂອງລັດຖະບານ Western Australia ຈັດປະຊຸມໃນທຸກໆສັບປະດາກັບການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ນັກທຸລະກິດ ກຳມະບານ ແລະ ຫ້ອງການການຄ້າຢູ່ໃນເມືອງ Collie ເພື່ອບົ່ງວາງວິທີການເດີນໜ້າ SBS ຖືກບອກ ໃຫ້ຊາບວ່າລັດຖະບານ Western Australia ໄດ້ຂຽນສານສະບັບໜຶ່ງເຖິງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍໂອກາດສຳລັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈະໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ຂົງເຂດ ທ່ານ Angus Taylor ລັດຖະມົນຕີຊັບພະ ຍາກອນພະລັງອົດສະຕຣາເລຍ ບໍ່ໂຕ້ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆຂອງ SBS News ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍສຳລັບການປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນພະລັງ ທີ່ຄົນງານຕ່າງໆຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນຍ້ອນເທັ ກໂນໂລຈີກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ Renewable ຫຼື ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍສະໜັບສະໜູນຕ່າງທາງການການປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນພະລັງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບກະແທກອັນບໍ່ຈົບບໍ່ດີໃສ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Taylor ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍອີງໃສ່ Liddell Task Force ທີ່ເປັນຄະນະກຳມະການຂອງຊຸມຊົນຕັ້ງຂຶ້ນຮ່ວມກັບລັດຖະບານລັດ New South Wales ເພື່ອຄວບຄຸມການປິດໂຮງໄຟຟ້າ Liddell ເພື່ອວາດແຕ່ງໂຄງຮ່າງສ ຳລັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈະປະສານກັນແບບໃດກັບລັດຕ່າງໆ ຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປິດໂຮງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ Coal ທ່ານກໍເວົ້າວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ມີຄວາ ມສຳພັນອັນໄດ້ໝາກໄດ້ຜົນກັບລັດຖະບານ Western Australia ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະສານກັນກັບລັດຖະບານ Western Australia ຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປິດໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ ໃນທ້ອ ງຖິ່ນແລ້ວ ການເວົ້າວ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຍານາງ Stanley ປະທານຂອງເຂດເມືອງ Collie ເວົ້າວ່າ so i think we'll always be a base for uh for industrial workers uh that it's a real strength of ours and and um we'll end up seeing some sort some sort of uh large scale industry basing itself in Collie or maybe several of those. But into the future, we're much more diverse economy. We've got um, some more entry-level jobs, some more middle-level jobs more jobs for professionals and for creatives and ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ Western Australia ກຳລັງມອງເບິ່ງອຸດສາຫະກຳໃໝ່ຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງ ຄືແຕ່ການຜະລິດເຫຼັກ ແລະ ການຕົ້ມອ າລູມີນຽມ ເພື່ອປົກປ້ອງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໄວ້ ສຳລັບຄົນໃນໂຮງໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ມັນພາໃຫ້ເກີດມີການທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການແກ້ໄຂ